۽ جيڪڏهن هن ڪتاب کي عجمي يعني عربيء کان ڌارين ٻوليء ۾ قرآن ڪريون ها ته ضرور ڪافر چون ها ته سندس آيتون ڇو نه کولي بيان ڪيون ويون؟ ڀلا قرآن عجمي ٻوليء ۾ ۽ ٻڌڻ وارا عربي ٻوليء وارا آهن سو ڇو؟ اي پيغمبر! کين چئو ته اهو مؤمنن لاء هدايت ۽ شفا آهي. ۽ جيڪي نه مڃيندا آهن تن جي ڪنن ۾ گهٻرائي آهي ۽ اهو قرآن مٿن انڌائي آهي. اهي انهن وانگر آهن جو ڄڻڪ ڏورانهين هنڌ کان سڏيا ويندا آهن.